ປະເທດຄອມມິວນິດ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຖືກກ່າວຫາວ່າເຈາະເຂົ້າລະບົບຄອມພິວເຕີໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອຂີ້ຂະໂມຍເອົາຂໍ້ມູນຕ່າງໆນານາ ຕຳຫຼວດ FBI ຂອງສະຫະລັດເອົາໂທດເອົາກ ຳນັກແຮັກເກີ 2 ຄົນ ທີ່ຈູ່ໂຈງໃສ່ບໍລິສັດຕ່າງໆ ແລະ ບຸກຄົນສ່ວນຕົວໃນ 10 ປະເທດ ອັນມີດ້ວຍປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໃນຖານແຮັກໃຫ້ກະຊວງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດຄອມມິວນິດ ສາທາລະນະລັ ດປະຊາຊົນຈີນ ວ່າທັງສອງນັ້ນຂີ້ຂະໂມຍໄດ້ຄວາມລັບການຄ້າທີ່ຕົກເປັນເງິນເປັນຄຳເຖິງຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານໂດລາ ຄືປັນຍາ ແລະ ແນວຄິດ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຫາເອົາຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 Li Xiaoyu ແລະ Dong Jiazhi ໃນອ ະດີດຮ່ຳຮຽນນຳກັນ ທັງສອງນີ້ຖືກ FBI ຕາມຈັບຢູ່ ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດອາເມລິກາເອົາໂທດເອົາກຳຄົນສັນຊາດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນທັງສອງນັ້ນ ກ່ຽວກັບບົດບາດຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ FBI ຮຽກວ່າການສອດແນມໃນດ້ານໄຊເບີມານານ 10 ປີແລ້ວ ທີ່ຈູ່ໂຈງໃສ່ບໍລິສັດຮັບເໝົາກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ແລະ ບຸກຄົນສ່ວນຕົວຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໃນທົ່ວໂລກນີ້ ທ່ານ John Demers ຮອງອັນຍາການໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາຊີ້ແຈງວ່າ 2 ຄົນນັ້ນເປັນຄົນທີ່ສ້າງຜົນງານໄດ້ຫຼາຍ ວ່າພວກເຂົາຂີ້ຂະໂມຍເອົາຂໍ້ມູນມາກມາຍແທ້ໆ ຈາກຈຸດຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າ 100 ຈຸດ ແລະກໍເປັນຄົນທີ່ມີພິດ ມີໄພຕໍ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ວຽກງານຕ່າງປະເທດ ໃນການເອົາໂທດເອົາກຳສອງຄົນນັ້ນ ຕຳຫຼວດ FBI ກ່າວຫາວ່າທັງສອງນັ້ນແຮັກເອົາການເຮັດອາວຸດ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢູກຢາ ໂຄດຂອງຊອບແວ ແລະ ຂໍ້ ມູນສ່ວນຕົວຈາກຈຸດຕ່າງໆ ອັນມີດ້ວຍຄົນຈີນທີ່ບໍ່ເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທ່ານອັນຍາການໃຫຍ່ Demers ຊີ້ແຈງວ່າພວກເຂົາຖືກຈ້າງໂດຍລັດຖະບານຄອມມິວນິດສາທາລະນະລັດປະຊາ ຊົນຈີນ ແລະ ທ່ານກໍເວົ້າວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເປັນປະເທດດັ່ງປະເທດຣັດເຊຍ ອີຣານ ແລະ ເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ເປັນຄລັບປະເທດໃຫ້ສະຫວັນຊັ້ນຟ້າແກ່ພວກອາຊະຍາກຳດ້ານໄຊເບີ ຄົນສາທາລະນ ະລັດປະຊາຊົນຈີນສອງຄົນນັ້ນກຳລັງປະເຊີນກັບ ຄະດີການສວມຮູ້ລວມຄິດກະທຳການສໍ້ໂກງດ້ານຄອມພິວເຕີ ສວມຮູ້ລວມຄິດກະທຳການຂີ້ຂະໂມຍເອົາຄວາມລັບໃນດ້ານການຄ້າ ແລະ ການຂີ້ຂະໂມຍອັນ ຮ້າຍແຮງ FBI ກ່າວຫາວ່າທັງສອງນັ້ນກະທຳສິ່ງທີ່ເວົ້າມານັ້ນ ເພື່ອທັງກະຊວງຄວາມໝັ້ນຄົງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ຜົນໄດ້ຜົນດີຂອງພວກເຂົາເອງ ທີ່ໃນນີ້ທັງສອງນັ້ນໄດ້ຂູດຮີດເອົາເງິນເອົາຄ ຳຄຣິບໂຕ ຈາກເປັນຢ່າງໜ້ອຍເຖິງ 2 ຄົນ Nigel Phair ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານ Canberra Cyber ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຢູ່ນະທີ່ມະຫາໄລ New South Wales University ເວົ້າວ່າ ການວາງຄະດີໃສ່ນັ້ນເປັນສິ່ງສຳຄັນວ່າ ການແຮັກນັ້ນເປັນວຽກງານສາກົ ນອັນໃຫຍ່ໂຕອັນໜຶ່ງ ພວກເຂົາຈູ່ໂຈງໃສ່ບໍລິສັດອົດສະຕຣາເລຍ ບໍລິສັດສະຫະລັດ ເຢຍລະມັນ ແລະ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກນີ້ ເພື່ອຂີ້ຂະໂມຍເອົາປັນຍາແນວຄິດຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ນັກແຮັກເກີຄົນສາທາລະນະລັດປະ ຊາຊົນຈີນສອງຄົນນັ້ນ ກໍຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຕິດຕາມມອງເບິ່ງບໍລິສັດໄບໂອເທັກຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍເຈາະຈົງໃສ່ອັນທີ່ພະຍາຍາມຄົ້ນຫາ ແລະ ປະດິດສ້າງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ນີເຊລ ແຟ ໜ້າທີ່ Canberra Cyber ເວົ້າວ່າ ການກະທຳຂອງຕຳຫຼວດ FBI ນັ້ນໄດ້ຜົນໃນການປ້ອງກັນສະຖາບັນຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ວ່າສະຫະລັດອາເມລິກາແຊຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຮູ້ເຫັນນັ້ນ ແລະ ມັນເປັນການເສຍອົກເສຍ ໃຈເຕີບທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງການຂີ້ຂະໂມຍນັ້ນ ເພື່ອກະຈະໂດດຂັ້ນການຜະລິດຢາວັກຊີນ ແລະ ອາດມີບາດກ້າວໃນດ້ານຕະຫຼາດການຄ້າດ້ວຍ ໂຄສົກຄົນໜຶ່ງຕາງໜ້າກະຊວງຕ່ າງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ບໍ່ຮັບຮູ້ການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການຂີ້ຂະໂມຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ໂດຍອາໄສທາງໄຊເບີ ວ່າແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີເຫດມີຜົນ ບໍລິສັດຮັບເໝົາການປ້ ອງກັນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ບໍລິສັດໜຶ່ງ ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການແຮັກໂດຍສອງຄົນນັ້ນ ເວົ້າວ່າເອກະສານຕ່າງໆເຖິງ 320 ກິກາໄບຖືກຂີ້ຂະໂມຍໄປໄດ້ໃນໄລຍະຫວ່າງເດືອນເມສາ ຫາ ສິງຫາ ປີ 2019 ແລະ ກໍ ຮູ້ວ່າບໍລິສັດ Australian Solar Energy ກໍຖືກແຮັກສຳເລັດ ຕຳຫຼວດ FBI ສະຫະລັດອາເມລິກາອ້າງວ່າ ແຮັກເກີຄົນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນສອງຄົນນັ້ນ ກໍຫາເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ປະທ້ວງໃນຮົງກົງ ແລະ ຈາກຫ້ອງການຂອງພະ ອາຈານເດໄລລາມາຂອງປະເທດຕີເບດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊາວຄຣິດສະຕຽນ ທອມ ຢູເຣັນ ເວົ້າວ່າ ເມື່ອທີ່ທັງສອງນັ້ນຄົງຈະບໍ່ຖືກຈັບເທື່ອ ແມ່ນວ່າການທີ່ຕຳຫຼວດ FBI ຮູ້ເຫັນນັ້ນ ເປັນການຊົດຊ່ວຍໃນການ ມີຫຼັກຖານ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການສອດແນມໃນດ້ານໄຊເບີ ກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ບໍ່ຮູ້ວ່າທັງສອງນັ້ນຂີ້ຂະໂມຍຫຍັງໄປໄດ້ແດ່ແລ້ວ ທາງການອົດສະຕຣາເລຍ ໂດຍເປັນຂໍ້ຄວາມອອກມາສະແດງໃຫ້ເ ຫັນທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍກັບການວາງຄະດີໃສ່ແຮັກເກີສອງຄົນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນ ໂດຍເວົ້າວ່າ ສູນກາງ Cyber Security Center ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍກຳລັງປະສານ ກັນກັບຜູ້ທີ່ຖືກແຮັກ ແລະ ຊົດຊ່ວຍພວກເຂົາເຈົ້າເສີມສ້າງການລະມັດລະວັງ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານການຈະຖືກແຮັກ